ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ງ ທີ່ມີບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ຫຼືວ່າເປັນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງກັບປະເທດພະມ້າ ທີ່ວ່າໃນຂົງເຂດຊາຍແດນພະ ມ້າ ລາວ ໄທ ອັນທີ່ຮຽກວ່າສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ມັນເປັນຈຸດທີ່ວ່າຮ້ອນວົນສຳລັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວກໍມີແຮງງານພະມ້າຢູ່ໃນເຂດແດນດັ່ງກ່າວມາກມາຍ ຊຶ່ງວ່າ ໃນວ່າງໜຶ່ງນີ້ ທາງການສາທາລະນະລັດ ປະ ຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເຂົ້າໄປຊົດຊ່ວຍແຮງງານພະມ້າໃນສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ເປັນແນວໃດນັ້ນ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເລື່ອງນີ້ເນາະ ກະເກີດຂຶ້ນວ່າງ ວັນທີ 6 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກທີ່ສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄດ້ປິດກິດຈະການ ຫຼືວ່າລັອກດາວເນາະ ເຮັດໃຫ້ແຮງງານພະມ້າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໄດ້ລັບຄວາມເດືອດລ້ອນເນາະ ເນື່ອງຈາກວ່າມີກ ານລັອກດາວ ບໍ່ໃຫ້ອອກຈາກພື້ນທີ່ ເສັດແລ້ວກະ ເລື່ອງຂອງອາຫານການກິນມັນກະຂາດເຂີນ ງານບໍ່ມີ ເງິນບໍ່ມີ ອາຫານການກິນກະຂາດເຂີນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ວ່າງໜຶ່ງນີ້ເນາະ ທາງທ່ານ ທອງຄູນ ພົນທອງສີ ຫົວໜ້ າຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຕົວແທນອົງກອນປົກຄອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກະໄດ້ນຳເຂົ້າສານອາຫານແຫ້ງໄປມອບໃຫ້ກັບແຮງງານພະມ້າ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ລຽກວ່າບ້ານພະມ້າເນາະ ຫຼັ ງຈາກເຫດການແຮງງານພະມ້າໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ກໍ່ການປະທ້ວງ ບໍ່ພໍໃຈນະໂຍບາຍການກັກບໍລິເວນປ້ອງກັນໂຄວິດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລັບການເບິ່ງແຍງອາຫານການກິນເທົ່າທີ່ຄວນ ຫຼັ ງການລັອກດາວເສດຖະກິດພິເສດ ຫ້າງລ້ານ ໂລງງານປິດໂຕລົງ ແຮງງານກະຕົກງານ ໄປໃສກະບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງຢູ່ໃນຊຸມຊົນບ້ານພະມ້າ ຖ້າອອກໄປຫາອາຫານນອກພື້ນທີ່ ກະຖືກນາຍຈ້າງຊາວຈີນກະລົງໂທດ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ລັດຖະບານລາວກະໄດ້ສົ່ງລັດຖະມົນຕີຊ່ອຍປ້ອງກັນປະເທດ ເຂົ້າໄປຕິດຕາມສະຖານະການຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະກະແຂວງບໍ່ແກ້ວກະໄດ້ເຂົ້າໄປຊ່ອຍເຫຼືອກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງອາຫານການກິນ ແ ລະກະຕວດຫາພະຍາດໂຄວິດ ນອກຈາກນີ້ ທາງແຂວງບໍ່ແກ້ວກະໄດ້ເປີດການຫາລື ຫຼືວ່າເຈລະຈາກັບຈັງຫວັດທ່າຂີ້ເຫຼັກຂອງພະມ້າ ເລື່ອງແຮງງານພະມ້າລຽກລ້ອງຂໍກັບຄືນປະເທດ ໂດຍຈັງຫວັດທ່າຂີ້ເ ຫຼັກພ້ອມລັບແຮງງານພະມ້າກັບບ້ານ ແຕ່ວ່າແຮງງານພະມ້າກະຕ້ອງຕວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຫາກເປັນລົບນີ້ກະສາມາດກັບບ້ານກັບເຮືອນໄດ້ເລີຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກ່ຽວກັບແຮງງານພະມ້າທີ່ວ່າຢູ່ບ້ານພະມ້ານີ້ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນຢູ່ ຢູ່ໃນແດນລາວແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຢູ່ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳເລີຍ ເຫັນວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ອືມ ເຂດສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳນີ້ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວມັນ ມັນ ມັນ ບໍ່ຖືກປານໃດ ເພາະວ່າສາມຫຼ່ຽມທອງຄ ຳນີ້ມັນກວມເອົາພະມ້າ ກວມເອົາໄທພ້ອມ ອັນນີ້ແມ່ນເວົ້າງ່າຍວ່າ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແມ່ນຢູ່ດິນລາວ ແລະຂະເຈົ້າຖືກສັ່ງ ຫຼືວ່າບັງຄັບບໍ່ໃຫ້ອອກຈາກສະຖານທີ່ບ້ານຂອງພວກຂະເຈົ້າຫັ້ນ ລະມີການຂາດເຂີນອ າຫານການກິນ ມີຄວາມຍາກຊາ ລະຂະເຈົ້າປະທ້ວງຂຶ້ນ ລະທາງການລາວບາດນີ້ເອົາເຂົ້າເອົານ້ຳໄປຊ່ອຍແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ຕາມຂ່າວເຫັນລາຍງານມາຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ມັນຮູ້ບໍ່ວ່າພວກ ອັນ ຊາວພະມ້າຢູ່ບ້ານພະ ມ້ານີ້ມີຈັກຄົນກັນແທ້ ເທົ່າທີ່ໄດ້ຕິດຕາມເນາະ ເຫັນວ່າປະມານພັນ ພັນກວ່າ ພັນປາຍ ຈັ່ງຊີ້ ປະມານນີ້ເນາະ ລະຂະເຈົ້າເຮັດວຽກເຮັດການ ຂະເຈົ້າເຮັດຢູ່ໃສຫັ້ນ ກະເຮັດໃນພື້ນທີ່ເຂດເສດຖະກິດສາມຫຼ່ຽມ ທອງຄຳ ເຫັນວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ໝາຍເຖິງວ່າຂະເຈົ້າເຮັດ ເຮັດວຽກຫຍັງ ເຮັດວຽກ ອັນ ນ່າ ເຮັດໄຮ່ເຮັດນາບໍ ຄັນວ່າເຮັດໄຮ່ເຮັດນານີ້ກະຄົນລາວມັນກະເຮັດຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນເຂົາເຈົ້າມາເຮັດວຽກໃຫ້ພວກເຖົ້າແ ກ່ຈີນທັງຫຼາຍບໍ ແມ່ນ ກະຄືສ່ວນໃຫຍ່ກະສິເປັນສະຖານບໍລິການ ໂຮງງານທີ່ຢູ່ໃນສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ກະເປັນເຖົ້າແກ່ມາ ມາຈາກປະເທດຈີນເນາະ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ່ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ມີກ ານຂັດແຍ່ງກັບຄົນລາວບໍ ເພາະວ່າຄົນລາວມັນກະຕ້ອງການວຽກຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ນອກຈາກຄົນພະມ້າແລ້ວ ຄົນ ຄົນລາວໃນພື້ນທີ່ສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳກະ ກະມີຄືກັນເນາະ ກະມີຈຳນວນຫຼາຍ ຫຼາຍກວ່າພະມ້າເນ າະ ອື ບໍ່ວ່າສິເປັນພະມ້າ ຫຼືວ່າຄົນລາວ ຫຼືຄົນໄທກະມີຄືກັນທັງສິ້ນເນາະ ໃນສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ອື ອັນນີ້ກະບໍ່ເຂົ້າໃຈດອກ ເພາະວ່າພະມ້າມາເຮັດການຢູ່ລາວ ແຕ່ວ່າຄົນລາວ ອັນ ຫຼັ່ງກັນມາເຮັດຢູ່ເມືອງໄທ ຍົກ ຕົວຢ່າງວ່າ ບາດປິດຊາຍແດນຈັ່ງຊີ້ ກະຍ້ອນໂຄວິດຈັ່ງຊີ້ ກະຄົນລາວກັບນີ້ຈົນ ຈົນລົ້ນວ່າຊັ້ນເຖາະ ເປັນຫຼາຍແສນວ່າຊັ້ນເຖາະ ຄັນບໍ່ລ້ານນະ ກະແປວ່າມາກມາຍລະ ເວົ້າຕົວເລກມັນກະບໍ່ ເຮົາບໍ່ຮູ້ດອກ ແຕ່ວ່ າເວົ້າວ່າມາກມາຍຊັ້ນດອກ ກັບມາລາວ ແຕ່ວ່າພະມ້າກະມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນລາວນີ້ ກະບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າມັນເປັນຈັ່ງໃດກັນແທ້ ແລ້ວໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ເອົາເຂົ້າເອົານ້ຳໄປແຈກຢາຍພວກເຂົາເຈົ້າຫັ້ນ ແ ລ້ວທາງການລາວນີ້ສິຮັບລ້ຽງເຂົາເຈົ້າໄປຮອດໃສ ກະບໍ່ໄດ້ເວົ້າສູ່ຟັງເນາະ ວ່າສິລ້ຽງໄປຮອດຕອນໃດ ຈົນກວ່າອາດສິເປັນສະຖານະການຄີ່ຄາຍລົງເນາະ ແລ້ວກະລະຫວ່າງທີ່ເອົາອາຫານ ເຂົ້າສານອ າຫານແຫ້ງໄປໃຫ້ຕົງນີ້ເນາະ ກະໄດ້ເຈລະຈາກັບທາງຈັງຫວັດທ່າຂີ້ເຫຼັກຂອງພະມ້າ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ສົ່ງຄົນພະມ້ານີ້ ໃຫ້ກັບປະເທດຂອງເຈົ້າຂອງ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງແຮງງານພະມ້າຈຳນວນຫຼາຍ ເນາະ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ